SBS ລາວ ໂດຍວິທະຍຸ ອອນລາຍ ແລະ ໂທລະສັບມືຖື ອາຊຽນເປັນອົງການຈັດຕັ້ງທີ່ມີມາດົນນານເຕີບ ຊຶ່ງວ່າໃນຫວ່າງໜຶ່ງນີ້ ປະທານຂອງອາຊຽນສະໜັບສະໜູນໃຫ້ອາຊຽນມີການປຶກສາຫາລືກັນກ່ຽວກັບສະຖາ ນະການ ສະຖານະພາບໃນປະເທດພະມ້າ ຊຶ່ງວ່າກ່ຽວກັບເລື່ອງນີ້ ທ່ານສົມດີ ມີໄຊ ມັນເປັນແນວໃດເນາະ ອັນນີ້ເນາະ ຫວ່າງໄວໆນີ້ເນາະ ທາງບຣູໄນ ດາຣູຊາລາມ ໃນຖານະປະທານວາລະປັດຈຸບັນຂອງສ ະມາຄົມປະຊາຊາດອາຊຽນຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້ ຫຼືວ່າອາຊຽນ ກະໄດ້ສະໜັບສະໜູນໃຫ້ຜູ້ນຳອາຊຽນປະຊຸມຫາລືເລື່ອງຂອງສະຖານະການໃນມຽນມາ ໂດຍລ່າສຸດນີ້ເນາະ ຫວ່າງໄວໆນີ້ ບຣູໄນ ດາຣູຊາລ າມ ລະບຸໃນຖະແຫຼງການຮ່ວມກັບທາງມາເລເຊຍວ່າ ທັງສອງປະເທດກະໄດ້ຂໍໃຫ້ລັດຖະມົນຕີ ແລະ ເຈົ້າໜ້າທີ່ອາວຸໂສຂອງສອງປະເທດ ກຽມການຈຳເປັນເພື່ອຈັດກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວ ທີ່ສຳນັກການເລຂ າທິການອາຊຽນໃນ ໃນກຸງຈາກາຕາ ອິນໂດເນເຊຍ ເປັນໄປຕາມທີ່ສົມເດັດພະລາຊາທິບໍດີ ສຸລະຕານ ຮາດຊານັນ ໂບນເກຍ ຂອງບຣູໄນ ແລະກະນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຢິດດິນ ຢັດຊິນ ຂອງມາເລເຊຍ ກະເຫັນພ້ ອງກັນລະຫວ່າງຫາລືກັນ ຫວ່າງໄວໆນີ້ ຫວ່າງວັນທີ 7 ເມສາທີ່ຜ່ານມານີ້ເນາະ ວ່າຜູ້ນຳອາຊຽນກະຄວນຫາລືເລື່ອງຂອງສະຖານະການໃນມຽນມາ ແຕ່ບໍ່ໄດ້ລະບຸຊັດເຈນວ່າ ຄວນຊິຈັດຂຶ້ນຕອນໃດ ມື້ໃດ ຜູ້ນ ຳທັງສອງກໍຍັງໄດ້ສະແດງຄວາມກັງວົນທີ່ມີຜູ້ເສຍຊີວິດເພີ່ມຂຶ້ນໃນມຽນມາ ກໍລຽກລ້ອງໃຫ້ທຸກຝ່າຍງົດເວັ້ນການຍຸຍົງໃຫ້ເກີດຄວາມຮຸນແຮງຫຼາຍຂຶ້ນໄປອີກ ໃຊ້ຄວາມອົດກັ້ນ ແລະກໍຍືດຢຸ່ນຢ່າງທີ່ສຸດໂດຍ ທັນທີ ອາຊຽນເຮັດວຽກໂດຍໃຊ້ຫຼັກສັນທາມະຕິ ຫຼືວ່າສຽງຂ້າງຫຼາຍນີ້ເນາະ ແຕ່ຫຼັກການກໍບໍ່ແຊກແຊງກິດຈະການພາຍໃນ ຈຳກັດຄວາມສາມາດຂອງກຸ່ມໃນການດຳເນີນການໃນເລື່ອງ ອ່ອນໄຫວຂອງສະ ມາຊິກປະເທດ ເອີ ປະເທດອາຊຽນເນາະ ຢູ່ໃນຂ່າວສາກົນນານາຊາດນີ້ນາ ທີ່ວ່າມີການຖ່າຍທອດຢູ່ໃນປະເທດອົດສະຕຣາລີນີ້ ທີ່ຜູ້ທີ່ວ່າບໍ່ເຫັນດີນຳ ທີ່ວ່າສິ່ງທີ່ເກີດຂຶ້ນໃນປະເທດພະມ້າ ກໍແມ່ນປະເທດອິນ ໂດເນເຊຍ ວ່າຊັ້ນເທາະ ປະເທດໜຶ່ງ ອັນກໍ ແຕ່ວ່າເຫດການທີ່ວ່າມີການຍຶດອຳນາດ ຫຼືວ່າຄວາມຮຸນແຮງເກີດຂຶ້ນໃນປະເທດພະມ້າ ຫຼັງຈາກການຍຶດອຳນາດນັ້ນແລ້ວຫັ້ນນ່າ ແມ່ນວ່າມັນກະຍືດຍາວມາຫຼາຍ ແລ້ວ ແລ້ວກະມີຄົນຕາຍບໍ່ຕ່ຳກວ່າ 600 ຄົນແລ້ວຈັ່ງຊີ້ ມັນມີຂ່າວໆເວົ້າ ຫຼືວ່າເປັນແນວໃດຫຼືບໍ່ ວ່າທີ່ວ່າເລື່ອງມັນເກີດຂຶ້ນແລ້ວດົນເຕີບແລ້ວ ຈຶ່ງວ່າມີການຢາກໃຫ້ປຶກສາຫາລືກັນນີ້ ມັນ ມັນເປັນແນວໃດເນາະ ເລື່ ອງຂອງ ເອີ ການ ການສະແດງອອກ ການເປັນກຸ່ມເປັນກ້ອນ ເອີ ຕອນ ຕອນທີ່ຜ່ານມານີ້ ກະ ກະຍັງບໍ່ ບໍ່ມີ ມີແຕ່ພຽງຖະແຫຼງການທີ່ເຄີຍລາຍງານໃຫ້ໄດ້ຊາບແລ້ວເນາະ ແຕ່ວ່າກ່ອນໜ້ານີ້ເນາະ ຍັງປະເທດຫຼາ ຍໆປະເທດກະອອກມາສະແດງຄວາມຫ່ວງໃຍ ລວມເຖິງປະເທດໄທ ກະຢາກໃຫ້ທາງພະມ້ານີ້ ທັງບໍ່ວ່າຊິເປັນລັດຖະບານ ຫຼືວ່າຜູ້ທີ່ຕໍ່ຕ້ານນີ້ ໄດ້ພະຍາຍາມເຈລະຈາຫາລືກັນ ເພື່ອທີ່ຈະຍຸຕິຄວາມຮຸນແຮງທີ່ ເກີດຂຶ້ນເນາະ ແຕ່ເທື່ອນີ້ນີ້ ກະຄືປະທານອາຊຽນ ຫຼັງຈາກທີ່ກ່ອນໜ້ານີ້ມີ ມີຖະແຫຼງການບາງສ່ວນອອກມາແລ້ວ ແຕ່ຄາວນີ້ກະ ພະຍາຍາມທີ່ຈະໃຫ້ມີການຫາລືກັນພາຍໃນສະມາຊິກອາຊຽນທັງໝົດເນາະ ມື້ກີ້ ນີ້ ຄັນວ່າຈຳໄດ້ນີ້ ທ່ານເວົ້າວ່າ ກ່ຽວກັບການປຶກສາຫາລືກັນທີ່ວ່າຕ້ອງການໃຫ້ມີຂຶ້ນນີ້ ແມ່ນວ່າບໍ່ຮູ້ຈະຖືກຈັດຂຶ້ນມື້ໃດແມ່ນບໍ່ ອັນນີ້ຍັງບໍ່ ບໍ່ກຳນົດ ແຕ່ວ່າມີການກຽມການໄວ້ພໍສົມຄວນແລ້ວ ກະທັງທີ່ວ່າແມ່ນວີ່ແ ວວໄວໆນີ້ ຫຼືວ່າຕອນໃດກະເອົາກໍບໍ່ໄດ້ ບໍ່ ບໍ່ມີວີ່ແວວບອກໃຫ້ຮູ້ບໍ່ ວີ່ແວວເນາະ ອ່າ ດູອອກໄດ້ວ່າເລື່ອງນີ້ກະບໍ່ ຄິດວ່າບໍ່ໂດນເນາະ ບໍ່ໂດນກະຊິມີການ ອ່າ ປຶກສາຫາລືກັນ ເພາະວ່າມີການກຽມການໄດ້ບາງສ່ວ ນແລ້ວເນາະ SBS ລາວ ຜ່ານໂທລະສັບມືຖື ອອນລາຍ ແລະ ວິທະຍຸ